سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو چاليهن سالن جي عمر کان بعد انسان ذات جي هدايت لاء آخري پيغمبر تي آخري ڪتاب ان کان بعد نه نبوت ايندي نه وحي الهي نازل ٿيندو هن قرآن پاڪ جا هزارين تفسير ٿيا، قرآن پاڪ جي آيات جا تاويلات ۽ معاني مختلف قسم جا مختلف شخصن هر هڪ قسم جي موضوع ۽ مضمون تي لکيا، جيئن سمنڊ ۾ انسان ويندا آهن، جهڙو ڪهڙو مطلب وڃي حاصل ڪرڻ جي لاء ته اهو هن کي ملي.

ايتري توسيع آهي جو سمونڊ مس بڻائجن، دنيا جا وڻ قلم ڪجن، ته به ان جا مضامين لکي نه ٿا سگهجن. جنهن ڪجهه ڳالهايو آهي، پنهنجي وقت آهه ۽ دور مطابق هر وقت جي حاجتن کي پوري ڪرڻ لاء قرآن شريف منجهان فيض ورتو آهي اسان جو هتي قرآن شريف جو شروع ڪرڻ دوست احباب جي اصرار تي ته قرآن شريف جو مختصر مضمون دور تفسير لاء شروع ڪجي وقت تمام ٿورو آهي الله تعاليٰ جيڪي توفيق عطا فرمائي انهي آهر ڪم ٿيندو هي شروعات جيڪا اڄ اسان ڪريون ٿا سو محض الله جي درگاهه مان دعا گهرڻ لاء ته رب تعاليٰ اسان کي توهان کي سڀني کي توفيق عطا فرمائي جيئن اسان قرآن پاڪ جي مضمون کي سمجهون ۽ ان تي عمل ڪريون ۽ آخرت ۽ دنيا جي مصيبتن ۽ تڪليفن کان الله تعاليٰ اسان کي آزاد ڪري ۽ ٻنهي جهان جو ڪاميابي اسان کي نصيب ڪري

ان وقت جا ڪافر رحمان جي اسم کي ڪونه مڃيندا ها، انهي سان رد ٿيو ڪافرن تي هر ڪم ۾ الله جي نالي بجاء ڪافر لات ۽ عزيٰ جو نالو وٺي پوء ڪم شروع ڪندا هئا. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن الله جي نالي سان ڪم شروع ڪندا ها.

اسان توهان کي اها سورت الحمد شريف واري عطا فرمائي آهي، جنهن ۾ ست آيتون آهن ۽ اهو قرآن عظيم آهي. قرآن شريف جا مضمون گڏيل طور اجمالي طرح فاتحه سورت ۾ اچي وڃن ٿا. الحمد شريف ۾ ٽي اسم پهرين اچن ٿا جيئن بسم الله ۾ تيئن الحمد لله رب العالمين ۾. ۽ بسم الله ۾ الله جي اسم جو تعلق ب سان آهي ۽ ۽ ب کي امتياز ملي ٿو نقطي سان نه ته ت ۽ ث سان شڪل ۾ برابر آهي.

باقي نقطي جي تقسيم نه ٿيندي آهي. اتان رب تبارڪ و تعاليٰ جي وحدت حقيقيء ڏانهن رستو ملي ٿو ته رب تبارڪ و تعاليٰ جي وحدت حقيقي ڪنهن انقسام کان ۽ اجزاء کان پاڪ آهي جيئن نقطي بسم الله جي کي تقسيم نٿي ٿئي. رب تعاليٰ جي هيڪڙائيء ۾ ڪنهن قسم جي تقسيم ناهي. بسم الله پڙهي الله تعاليٰ ڪافرن تي رد ڪيو ۽ انهي بسم الله ۾ ب جي نقطي سان رب تبارڪ وتعاليٰ جي انهي ڪلام سان مجسمين تي رد ٿو اچي جيڪي الله تعاليٰ کي مڃين ته ٿا پر پوء جسماني وجود جا قائل آهن چوندا آهن ته ذات باري تعاليٰ کي طول عرض ۽ عمق آهي

عام پهتل آهي. ايتري ڳالهه آهي ته ڪو انهي رحمت کي محسوس ڪري ڪو محسوس نه ڪري. رب تعاليٰ ڪافرن تي ۽ مؤمنن تي ٻاجهه ڪرڻ وارو آهي. رحمان جي لفظ جي معنيٰ آهي. جنهن کي به وجود جي دولت ملي الله تعاليٰ جي رحمت سان ملي آهي. رحمان جي لفظ جو اثر ۽ ان جي معنيٰ اها ته تون تسليم ڪرين يا نه ڪرين مگر الله جي رحمت ۾ ڀائيوار ٿيو. رحيم جو مطلب رب تعاليٰ جي مهرباني احسان آخرت ۾ فرمانبردارن تي ٻاجهه ڪرڻ سان رحمت تعلق رکي ان کي رحيم جي معنيٰ سان ظاهر ڪيو ويو. بسم الله الرحمٰن الرحيم اهو لفظ سارو جملو متعلق ٿئي ٿو ڪنهن مقدر سان جو اهو مقدر شروعات جي لفظ يا ڪنهن ٻئي انهي مادي مان صيغي سان تعلق رکي ٿو اشرع نشرع مان شروع ٿو ڪريان، اسين شروع ٿا ڪريون. بسم الله الرحمٰن الرحيم الله جي نالي سان جو ٻاجهارو مهربان آهي. بي جو تعلق انهي اشرع سان آهي يا نشرع سان. يا شروع جيڪڏهن مصدر وٺجي ته انهي مصدر سان به تعلق ٿئي. شروعات آهي الله جي نالي سان جو ٻاجهارو ۽ مهربان. ٻي بسم الله سورت نمل ۾ اچي ٿي. اها حضرت سليمان عليه السلام جي خط جي ابتدا ۾ آيل آهي. بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان اهڙي طرح شروعات آهي. اها قرآن پاڪ جو جزو آهي. انهي خط جو جزو آهي. هتي بسم الله الرحمٰن الرحيم قرآن شريف جو مطلق جزو ۽ مستقل آيت آ. مگر هر سورت جي منڍ ۾ شروعات لاء نازل ٿيل آهي. اها قرآن شريف جي سورت جو جزو ناهي پر پاڻ مستقل هڪڙي آيت آ. باقي نمل واري اها جزو آهي انهي سورت جو. حضرت ابوهريره رضي الله تعالٰي عنه کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو، سورة ڪوثر ٽي آيتون آهن، انا اعطيناڪ الڪوثر فصل لربڪ وانحر ان شانئڪ هو الابتر ٽي آيتون آهن اهي حالانڪه بسم الله ته ان ۾ آهي جيڪڏهن سورت جو جز هجي ها ته نبي سائين جن فرمائن ها ته ڪوثر سورت ۾ چار آيتون آهن. سمجهه ۾ آيو ته اها بسم الله ڪوثر سورت جو جزء نه آهي، صرف شروعات جي لاء آندل آهي، نه ته ان کي به سورت جو جزء چئجي ها. فرمايو اٿن ته سورت ملڪ ٽيهه آيتون آهن، تبارڪ سورت ٽيهه آيتون، بسم الله سان گڏ ايڪٽيهه ٿين ها. اتان سمجهه ۾ آيو ته بسم الله شريف جنهن به آية سورت ۾ اچي ٿي ان جو منڍ ۽ شروعات آهي، ان جو جزو نه آهي، نه ته عدد ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم ڳڻي ٻڌائيندا هئا. ايترو قدر ثبوت ۾ ڪافي آهي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن خلفاء راشدين پنهنجي خلافت جي دور ۾ قرات فاتحه جڏهن پڙهندا هئا نماز جي اندر ته بسم الله کان سوا اها ٻڌڻ ۾ ايندي هئي. الحمد شريف سان قرائت کي شروع ڪندا هئا. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي قرائت الحمد سان شروع ٿيندي هئي. ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه، سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالٰي عنه، حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه، حضرت علي ڪرم الله وجهه، ان کان سواء ٻيا صحابه ڪرام ڪيترا الحمد سان شروع ڪندا هئا. مالڪ، امام مالڪ جي روايت آهي، موطا امام مالڪ ۾، حميد طويل کان روايت ٿو ڪري، انس بن مالڪ کان چي ڪنت وراء ابي بڪر، مان ابوبڪر صديق جي پٺيان هيس، وعمر وعثمان، حضرت انس ٿو چئي ته مان ابوبڪر صديق جي پٺيان نماز پڙهي، عمر فاروق، عثمان رضي الله تعالٰي عنه جي پٺيان، ڪلهم ڪان لا، ڪلهم ڪان لا يقرأ بسم الله الرحمٰن الرحيم. جڏهن نماز کي شروع ڪندا هئا ته بسم الله الرحمٰن الرحيم ڪونه پڙهندا هئا بسم الله هوريان پڙهبي آهي ڏاڍيان نه مطلب ته ڏاڍيان نه پڙهندا هئا حضرت ابوهريره کان روايت آهي ته حضور انور صلي الله وسلم فرمايو الله تعاليٰ نماز پنهنجي ۽ ٻانهي جي وچ ۾ ٻه اڌ ڪري ورهائي آهي
بندو چوي ٿو الحمد لله رب العالمين الله چوي ٿو، حمدني عبدي، ٻانهي منهنجي تعريف ڪئي. وري ٻانهو چوي ٿو، الرحمٰن الرحيم، رب تعاليٰ فرمائي ٿو، اثنٰي علي عبدي، ٻانهي منهنجي ثنا ڪئي. ۽ جڏهن وري چوي ٿو، مالڪ يوم الدين، الله تعاليٰ فرمائي ٿو، مجدني عبدي، ٻانهي منهنجي تمجيد ڪئي.

اهي سڀ ٻانهي جي لاء آهي، معنيٰ الله اسان کي سڌو رستو ڏي، سڌو رستو انهن جو جن تي تو نعمت ڪئي، انهن وارو نه جن تي غضب ڪيل آهي يا گمراهه آهن. الله تعاليٰ فرمائي ٿو، اهي به تنهنجا ٽيئي سوال قبول ٿيا، اهي خاص تنهنجي لاء آهن. ته ٽي آيتون اڳ ۾ ۽ ٽي سوال، آيتون بعد وچ ۾ ايڏو مقدار

مطلب هي آهي، آمين جو ته جيڪو ڪم الله جي نالي سان شروع ٿيو، ان کي الله تعاليٰ وٽ قبوليت جو درجو حاصل ٿيو. آمين جي معنيٰ اهو آهي. هي هيو بسم الله جي وجود متعلق بحث ته آيا اها فاتحه جو جزء آهي يا مستقل آيت قرآن شريف جي شروعات لاء نازل ٿيل آهي، تنهن جا مختصر دلائل. قرآن شريف ۾ الله تعالي جي نالي سان هر ڪم شروع ڪرڻ لاء هدايت ملي ٿي ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن به اهڙي طرح سان رب تبارڪ وتعالي جي نالي جي معاملي ۾
ٻڌايو آهي ڪل امر ذي بال لم يبدا فيه بحمد الله

ان کان بعد فاتحه سورت ان جي متعلق بحث آهي. رب تعاليٰ اسلام اهڙو مذهب موڪليو جنهن ۾ اها هدايت انسان جي زندگيء کي هر طرف کان ڦيرائي پنهنجي خالق حقيقي ڏانهن موڙي سڌو ٿي ڪري. الله جي نالي سان شروعات ايڏو وڏو مسئلو آهي. عمل تمام ٿورو ئي هجي مگر انهي کي پنهنجي مالڪ جي نالي سان شروعات ڪجي ٿي وفاداري جو وڏو ثبوت آهي. اتان مؤمن ۽ ڪافر جو پتو پوي ٿو. شڪر گذار ۽ بي شڪر جي خبر پوي ٿي. ماڻهو گرهه کائي ٿو. ان جي تيار ٿيڻ تائين ۽ ٺهڻ تائين ساري ڪائنات پنهنجي مالڪ جي حڪم سان چرپر ٿي ڪري هوا، باهه، پاڻي، مٽي، وقت تي سڀ پنهنجا اثر ۽ جوهر ڏيکارين ٿا. سج، چنڊ ۽ ستارا روشنيء جون لاٽون موڪلي خدمت ڪن ٿا ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪي به شيون پيدا ڪيون اهي سڀ الله تعاليٰ جي جي مخلوق آهن، ڪاٺ، لوهه سڀ شيون ڪاريگر انهن تي پنهنجا فني مظاهرا ڪن. اهڙي طرح جيت جراثيم به سلن ۽ اوڀڙن لاء طاقتون ميڙي گڏ ڪري اچي اهي به خدمت ڪن. اهو سڀ پروردگار حقيقيء جو حڪم ۽ ان جي نگاهه آهي، تنهنڪري انهن سڀني ڪمن ۾ شروعات جي وقت الله جو نالو وٺڻ لازم ٿئي ٿو ۽ انهن سڀني ايترين رحمتن جو اقرار بسم الله چوڻ سان حاصل ٿئي ٿو، بسم الله جو اکر ايڏو وڏو آهي مطلب ته بسم الله جي برڪت سان دنيا جا سڀ ڪم شروع ڪيل انساني معاشي ضرورتون الله جي عبادت ۾ داخل ٿين ٿا. ڪري ٿو ماڻهو ڪم پنهنجا، پنهنجي نفس جي لاء، کاڌي پيتي لاء، ٻيون محنتون، الله جي نالي سان جڏهن انهي ڪم کي شروع ڪيائين ته عبادت ۾ اچي ويو. انسان پنهنجي قول سان اها شاهدي ٿو ڏئي ته بيشڪ انهن سڀني شين کان فائدو وٺڻ ائين ته منهنجي طاقت کان ٻاهر هيو، پر رب تبارڪ و تعاليٰ جي نالي جي برڪت سان هاڻي مون کي آساني ٿي پئي. اعتراف ۽ اهو اقرار آهي. دين اسلام جي مختصر تعليم سان انسان پنهنجي مالڪ حقيقيء جي معرفت کي اهڙو جلد پهچي ٿو وڃي، تنهنڪري ٻانهي کي هر نعمت وقت شڪر به ڪرڻ گهرجي. هي سڀ بسم الله جي متعلق ڳالهيون هيون. سورت فاتحه مڪي ۾ نازل ٿي آهي. هن ۾ ست آيتون آهن، جنهن جي متعلق تحقيق ڪئي وئي. اها سورت مڪي ۾ نازل ٿي آهي. هن سورت جا ٻيا به ڪيترائي نالا آهن، هڪڙو نالو فاتحه اٿس. فتح چئبو آهي کولڻ يا شروع ڪرڻ کي. هن سان قرآن مجيد جي شروعات ٿي، تنهنڪري ٿي فاتحه. ٻيو نالو اٿس ڪنز. سورت فاتحه جو نالو آهي ڪنز. ڪنز چئبو آهي کاڻ کي، سون ۽ چانديء جي کاڻ يا ڪو خزانو. هي علم جي لحاظ کان. فاتحه سورت هڪڙو خزانو آهي علم جو. هن ۾ اڳين پوئين جا احوال اچي ٿا وڃن. ساري قرآن پاڪ جو خلاصو هن سورت فاتحه ۾ آهي. انهي لحاظ کان هيء کاڻ چئبي، خزانو چئبو، اڻ کُٽ. قرآن پاڪ سارو اڻ کٽ فيض رکندڙ آهي. فاتحه سورت قرآن جي سڀني مضمونن تي شامل آ. رب تعالي جي هيڪڙائي، رب تعالي جي رحمت، رب تعالي جا فيصلا، رب تعالي جي عبادت، الله کان مدد، رب جي طرفان هدايت، گمراهي کان بچاء، گمراهن جون سزائون. قرآن پاڪ ۾ انهي قسم جا مضمون آهن. فاتحه ۾ اهي سڀ اچي ٿا وڃن. ٽيون نالو هن جو ام القرآن آهي، قرآن جي مضمونن جو مرڪز. ام عربي ۾ چئبو آهي اهڙي شيء کي جيڪا مرڪز هجي، جنهن ۾ جامعيت هجي. ام راس، دماغ، ميڄالي کي چئبو آهي. ام مرڪز کي ڪوٺبو آهي. فوج جي جهنڊي کي به ام چوندا آهن ڇو ته لشڪر انهيء تي گڏ ٿيندو آهي. ام القريٰ مڪي مڪرم جو نالو آهي. خانو ڪعبو، حج، بيت الله جو انهن تي ماڻهو اچي گڏجن ٿا جي مرڪز تي ماڻهو گڏبا آهن. ام ماء کي چئبو آهي جو ٻارن جو انهي تي آر هوندو آهي سڀئي ٻار انهي سان چنبڙيل هوندا آهن. مرڪز هوندي آهي ٻارن جو ماء تنهن ڪري ام چئبو آهي ان کي.

ٻي سبع مثاني جي معنيٰ هيء آهي ته ٻه دفعا هيء سورت نازل ٿي آهي، مڪي مڪرم ۾ نازل ٿي، مديني منور ۾ نازل ٿي، تنهنڪري مثاني معنيٰ ٻه دفعا آيل آهي ۽ قرآن عظيم به هن کي ڪوٺيو ويو آهي. چوٿون لقب هن جو آهي شفا، هن سان جسم کي، روح کي، مرضن جسماني ۽ روحانين کان شفا حاصل ٿيندي آهي. رب تبارڪ و تعاليٰ هن فاتحه ۾ وڏي شفا رکي. ماڻهو فاتحه سورت پڙهي پنهنجي جسم تي هٿن کي دم ڪري هٿ گهمائي ان ۾ ۾ مرضن کان شفا حاصل ٿيندي آهي. ڪيترا اهڙا واقعات اچن ٿا فاتحه جي پڙهڻ کان بعد شفا جا. حضرت ابو سعيد خدري روايت ٿو ڪري حضور انور صلعه وسلم جا ڪيترا صحابي سفر ۾ هئا، ڪنهن عرب قبيلي ۾ وڃي سهڙيا. اتي هنن پنهنجي مهماني گهري، جيئن مسافر مهماني گهرندا آهن. انهن ڪونه ڏنو ڪجهه به، انڪار ڪيائون. اوچتو انهن جي امير سردار کي ڪو وڇون جو ڏنگ لڳو. حيلا گهڻا هلايائون، آرام نه پيو آيو، وڇون جي ڏنگ جي خبر اٿو. ڪن چيو، مسافرن کون پڇو متان انهن وٽ ڪو حيلو هجي. ڪو آيو هڪڙو پڇڻ. صحابي سڳوري چيو ته مان ان جو علاج ڪندس. اسان تهان کون مهماني گهري هئي، تهان نه ڏني، هينئر عيوض سان اسان اهو ڪم ڪنداسين. مهمان هجئون ها ته به خدمت ڪريون ها. مان دم ڪندس، سور ڇڏي ويندو، ٻڪرين جو اسان کي هيترو ڌڻ ڏيڻو پوندو. پوء هنن به اها ڳالهه قبول ڪئي. پوء صحابي سڳورو ويو، فاتحه سورت پڙهي، هن تي دم ڪيائينس سور لهي ويو. پوء اهي ولر وٺي هيڏي آيا. پاڻ وٽ اچي جهليائون. صحابه ۾ تقويٰ ۽ طهارت ايڏي هئي جو اهڙا بکيا، اهڙا تڪليف وارا به هيا، پر کير چڪو به ڏهي نه پيتائون. چيو، هي اسان ورتو آهي قرآن پاڪ جي وظيفي ڪرڻ جي عيوض ۾ تنهنڪري انهي منجهان نفعو ڪونه وٺبو سو آيا رسول الله صلي الله عليه وسلم جن وٽ چيو سائين اسان فلاڻي قبيلي ۾ وياسي انهن اسان کي مهماني نه ڪئي همراهه ڏنگجي پيو پوء شرط سان ته بابا هيترو ڏيندؤ ته پوء اسان دم ڪنداسي پوء اهو اسان ڪم ڪيو انهن کي فائدو ٿيو هي ڌڻ ٻڪرين جو آندو آهي اسان فائدو نه ٿا وٺون جائز هجي ته صحيح رکون نه ته موٽائي ڏيون فرمايائون کلي انهن کي ته منهنجو به ان ۾ حصو ڪيو. صحابه خوش ٿيا. مطلب ان جو هي آهي ته قرآن پاڪ منجهان هڪڙا فائدا اسان جا جسماني آهن ٻيا آهن روحاني فائدا. قرآن پاڪ آخرت جي ڇوٽڪاري جي لاء وڏي مهم ٿو رکي. دنيا جي نفعي لاء به قرآن پاڪ ۾ شفا رکيل آهي. ۽ فائدو رکيل آهي پوء جسماني نفعن حاصل ڪرڻ لاء جيڪڏهن ڪو ماڻهو معاوضو وٺي علاج طور ان کي استعمال ڪري ۽ ماڻهوء کي فائدو ٿئي اهو دوا جي طور تي آهي دوا جو عيوض وٺبو آهي قرآن شريف جي روحاني فيض يا تعليم قرآن جي لاء آخرت جي نفعي لاء جيڪڏهن قرآن پاڪ

سائين مان کي فلاڻو شاگرد ڪمان ڏئي ٿو جيڪا جنگ ۾ ڪم ايندي آهي تير ڪمان فرمايو ته اجر ضايع ڪرڻو هجئي ته پوء ڪمان وٺ شاگرديء جي صلي ۾ ۾ ٿو ڏي تنهن ڪري ۽ قرآن پاڪ هن کي تو سيکاريو آهي آخرت جي نفعي لاء هتان سمجه ۾ آيو ته روحاني نفعي لاء قرآن پاڪ کي استعمال ڪرڻ ۽ ان جو عوض وٺڻ جائز ڪونهي هتي اهو فائدو جيڪو وڇون جي ڏنگ کان ٿيو هو سو جسماني فائدو هو، تنهنڪري اهو عوض وٺڻ صحابه کي جائز ٿيو. ٻيا روحاني نفعا به هن سان ٿيندا آهن. حسد ويندو آهي قرآن پاڪ جي سوره فاتحه پڙهڻ سان، حرص ويندو آهي، ڦونڊ تڪبر ويندو آهي، ماڻهو جي جسم ۾، ذهن ۾، مرتبي جي طلب رکيل هوندي آ ته مان ڪي عزتون ماڻيان دنيا جون سو ان جي طلب هوندي آ فاتحه جي وظيفي پڙهڻ سان اهڙا گندا خيال انسان جي ذهن مان نڪرندا آهن صبح جي سنت ۽ فرض جي وچ ۾ جيڪڏهن ڪو شخص ايڪيتاليهه دفعا فاتحه پڙهي ته جسماني ۽ روحاني مرضن کان نجات ملي هي فاتحه جو شرف ۽ بيان هيو ۽ هن جي لاء ڪافيه جو لقب به اچي ٿو ڪافيه معنيٰ ڪفايت ڪندڙ ڪافيه جي معنيٰ آهي ڪفايت ڪندڙ هيء جيڪا فاتحه آهي سا وڏي ڪفايت ڪندڙ به آهي جو ماڻهو جڏهن اها فاتحه پڙهي ٿو امام ته سڀني کي ڪفايت ڪري ٿي وڃي ٻه ماڻهو هجن پنج پندرهن هجن پنج هزار ماڻهو هجن امام جيڪڏهن فاتحه پڙهي ته سڀني جي لاء ڪفايت ڪري تنهن ڪري الڪافيه به هن جو لقب آهي ڪافيه معنيٰ ڪفايت ڪرڻ واري جو قرات خلف الامام پڙهڻ جيءَ جو مسئلو انهي سان حل ٿئي ٿو حديث پاڪ ۾ اهڙيون روايتون اچن ٿيون جن منجهان ثابت ٿئي ٿو ته امام جي پٺيان پڙهڻ گهرجي پر تحقيق کان بعد اها ڳالهه ثابت ٿي آهي ته اهو سارو مسئلو تعليم جي لاء هيو. جن ماڻهن کي فاتحه شريف نه ايندي هئي، قرآن شريف جي تعليم ماڻهو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي عام طرح قرائت مان وٺندا هئا. قرآن ٻڌندا هئا، اتان قرآن سکندا ويا. آهستي آهستي قرآن ٻڌندا ويا، سکندا ويا. نبي سائين جن به سارو قرآن شريف ايئن نمازن ۾ پڙهي ٻڌايائون، ايئن پڙهي ٻڌايائون. اهڙي طرح سان ٿيو معاملو اهو. بهرحال هن سورت جو نالو ڪافيه به آهي معنيٰ ڪفايت ڪندڙ ان جو بحث پنهنجي جاء تي انشاء الله ايندو. الحمد لله جي لفظ جي معنيٰ آهي سڀ تعريفون خاص خاص خدا جي لاء. اهو هڪڙو اهڙو جملو آهي جنهن سان رب جي تعريف جي خبر ٿي پوي ۽ اها تعريف الله جي جيڪا ساري موجودات ۾ آهي سا رڳو الله جي لاء ڪاٿي به ڪا سٺي شيء ڏسبي چئبو ته الله جي تعريف ڪا ڪاٿي ڪو ڪا خوبي ڏسبي جيڪا تعريف جوڳي هوندي چئبو ته اها الله جي تعريف پنهنجو ڪمال ظاهر ڪيو آهي حقيقت ۾ ان ذات پاڪ جو اهو ڪمال آهي، جنهن پنهنجي مخلوقات کي اهڙن صفتن سان سينگاريو، تنهنڪري ذاتي طور يا اهڙي عطا ڪيل ڪمالات جي واسطي سان وري به رب تعريف جي لائق چئبو، اها تعريف ٻئي جي نه آهي. پوء انهيء حمد ۾ تعريف ڪندڙ الله تبارڪ وتعاليٰ جيڪي انهيء. ۾ ڪمالات آهن، انهن تعريفن جو بيان ۽ خبر آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جي تعريف ۾ هر حمد ڪندڙ اها خبر ٿو ٻڌائي ته رب جي ذات حقيقت ۾ محمود ۽ اصل کان وٺي ساراهيل آهي، بس مان رڳو چوان ٿو الحمدلله الله جي تعريف، اهو مطلب آهي، باقي ٻي ڪا نئين تعريف خدا جي پيدا ڪجي پنهنجي طرفون ائين ڪونهي، مخلوق خالق جي اوصاف کي ڇا پيدا ڪري، اهو ته مشڪل آهي، معنيٰ رڳو رب جي تعريفن جو اقرار اها الله جي تعريف آهي. الله جون نعمتون تمام گهڻيون آهن، ڳڻي نٿيون سگهجن، وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، الله جي نعمتن کي ڪير ڳڻي سگهندو؟ انهن سڀني نعمتن مان بي انتها نعمت، اڻ کٽ نعمت، سمونڊن کان مٿي نعمت وجود قرآن پاڪ جو آهي، جيڪو الله تعاليٰ اسان کي ڏنو. جنهن سان انسان ذات جي انتهائي ترقيء جو تعلق آهي. انسان کي رب تعاليٰ اڻ کٽ حياتي ڏني آهي. ٻيون سڀ شيون ختم ٿي وينديون. آسمان ويڙهجي ويندا. والسماوات مطويات بيمينه آسمان به ويڙهجي هڪڙي پاسي ڏي هليا ويندا.

۽ روحاني برڪتون رب تعاليٰ جي طرفان سڌيون يا اڻ سڌي طرح سان الله جي طرفان آهن اکيون رب پيدا ڪيون انهن ۾ نور نظر جو ڀريائين ۽ بصير جي تجلي سان ان کي روشن ڪيائين ڪن ڏنائين انهن ۾ ٻڌڻ جي طاقت رکيائين اهو سندس صفت سميع جو فيض آهي. رب تعاليٰ زبان ڏني، ڳالهائي ٿي، اهو ڪليم جي تجليء جو ڪمال آهي. دماغ آهي، سمجهه ڀري اٿس، اهو سندس عليم جي صفت جو تاثير آهي. بدن، وجود، سگهه ان ۾، اهو سندس قدير جو ڪمال آهي. قدير رب جي صفت جسم ۾ حياتي آهي، حي جي تجلي جو اثر. الله تعاليٰ ٿو فرمائي، ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنيٰ، رب تبارڪ و تعاليٰ جا نالا جهڙا به وٺندؤ، سهڻا نالا. مطلب ته جهڙيون به صفتون چئجن ۽ اهي نالا وٺجن برڪت وارا، سهڻا نالا. جن جو فيض هر وقت ڪائنات تي انسانن جي مٿان خاص طرح برتجي رهيو آهي. الله تعاليٰ جون مهربانيون هميشه ٻانهن تي آهن ئي آهن. انهيء رحم ۽ ڪرم ۽ سندس عنايتن مان جيڪڏهن ڪنهن به طرف کان حجاب اچي وڃي ته ٻانهو ڪوري جو ڪورو ٿي وڃي، بيڪار ٿي وڃي. تنهنڪري عمدي ۾ عمديون تعريفون جيڪڏهن ڪنهن جون به دنيا ۾ ڪٿي به ڪو ٿين سي سڀ ڦري گهري الله جي لاء آهن، ڇاڪاڻ ته اهو ڪائنات ۾ وجود ۽ صفات جي ڪمال جو سرچشمو آهي. نعمتون اتان ڦٽي وجود جي هر قسم جي موجودات تي ان ذات بابرڪات کان اچي پهچي تاثير ٿيون ڪن. الله تعاليٰ پنهنجي پهرين پهرين صفت رب العالمين ٻڌائي آهي. رب جي صفت جو اثر اهو آهي ته هر شيء کي تمام ادنيٰ حالت کان کڻي مٿي اعليٰ درجي تي پهچائجي. تنهنڪري اهو لفظ خاص رب جو لفظ ٻئي کي نه چئبو. مخلوقات ساري پاڻ محتاج آهي. ٻئي کي ڪمال تائين اها مخلوق ڪيئن پهچائيندي؟ الله ئي آهي جو هر شيء کي حد تي پهچائي. پاڻي جي قطري منجهان انسان بڻائي، ٻج جي داڻي منجهان سلا ڦٽائي وڻ پيدا ڪري ۽ ڦل جي حد تي پهچائي، اها انسان جي طاقت ڪٿي آهي؟ رب جي فضل جو اهو شاهڪار آهي. رب معنيٰ پاليندڙ، اهو جهانن جو پروردگار آهي. اهو آهي رب العالمين. عالمين، عالم چئبو آهي ما سوي الله، الله کان سوا. هر شيء انسان کان سواء ٻيا به ڪيترا عالم آهن جيڪي جدا جدا قسم رکن ٿا. حيوانن جو جهان جدا. وڻ نباتات اهي تنهن کان سواء جبل، زمينون، ڪڪر، وڄون، روشنايون اهي سڀ فضا ۾، سج، چنڊ، ستارا، ملائڪ آسمانن ۾، ۽ ۽ ٻيا هي جيڪو ڪهڪشان پٽو آ انهي ۾ ڪيتري مخلوق. جيڪي اسان جي علم ۾ ناهن موجود مطلب ته لکين ڪروڙين مخلوقات جا جيڪي به قسم آهن سڀني جو پاليندڙ الله تنهن ڪري ٿيو رب العالمين سڀني جهانن جو پاليندڙ الله حضرت ابو سعيد خدري کان روايت آهي مخلوقات چاليهه هزار قسم آهن چاليهه هزار قسم اهي ٿيا عالم سڀئي فخر رازي ٿو چوي هر مخلوق جي پالنا سندس گهرج آهر ٿئي ٿي جيڪا هر عالم جي رهاڪن کي سندن طبيعت مطابق آهي جهڙو جنهن جهان جو جهڙي حال ۾ رهي ٿو اتي رب انهن کي پالي ٿو جيڪا به مخلوق آهي چاليهه هزار مخلوقات ۾ وري هر هڪ جا ڪيترا فرد هر هڪ جون گهرجون ان جون صفتون، ان جون حاجتون، ان جون حالتون، انهن سڀني کي وقت تي هڪ جهڙو پاليندڙ، پرورش ڪندڙ، اهو سڀ رب جو ڪمال آهي. اهو ڄڻ دليل ٿي پيو. الحمد لله جو اسان چيوسي ته اها ٿي پئي دعويٰ الحمد مبتدا لله اها ٿي پئي خبر ۽ جيڪو به جملو هوندو آهي اُهو دعويٰ جي حيثيت رکندو آهي رب العالمين پٺيان جيڪو اسان جملو پڙهيوسي ٻيو جهانن جو پاليندڙ اهو ڄڻ شاهد ۽ دليل آهي ته جڏهن جهانن جو پاليندڙ آهي ته تعريف ان جي ڪجي نه اهو دليل ٿي پيو صفتون آهن ٽي، هڪ رب، ٻيو رحمان، ٽيون رحيم. اهڙيء تعريف جي لائق اهو ئي الله آهي. اهو سڀ سندس رحمت جي ڪري آهي. رب جي لفظ جي معنيٰ، رب جو اشتقاق، اهو صيغو صفاتي آهي، صفت مشبه جو صيغو آهي. ربن راببن هيو. ڪثرت استعمال ۾ الف ان جو حذف ٿيو. بي کي بي ۾ ۾ ادغام ڪيو ويو ربن ٿيو. پالڻ جي معنيٰ ۾ پالنا، پالڻو. ربوبيت معنيٰ ڪنهن کي پالڻ. جسماني طرح پالڻ يا روحاني طرح پالڻ سڀ هن ۾ اچي ويو. اهڙي طرح نبوت به ٻه قسم آ. هڪڙي ربوبيت به نبوت به. هڪڙي قومي نبوت جيڪا ڪنهن قوم جي تربيت لاء هجي. جيئن حضور انور صلي الله عليه وسلم جن عرب قوم ۾ نبي ٿي آيا انهي قوم کي

اتي رب جو لفظ آيو آهي، اتي آهي اقرا باسم ربک، تون پنهنجي رب جو نالو پڙهه، خطاب رسول الله صلي الله عليه وسلم جي شخص کي آهي، يعني اي محمد تون پنهنجي پروردگار جو نالو پڙهي ٻڌاء، شخص جو تعلق پنهنجي قوم سان هوندو آهي، معلوم ٿيو ته کيس الله جو پيغام پنهنجي قوم کي پهچائڻو آهي ۽ اهو پڙهي پنهنجي قوم کي ٻڌاء.

حضور انور صلي الله عليه وسلم جي نبوت هاڻي هتي ٻيهر بين الاقوامي ٿي پئي. مڙن سڀني قومن جي لاء سردار ۽ نبي ٿيا. جيئن الله تعالي رب العالمين تيئن حضور انور صلي الله عليه وسلم جن ٿيا رحمت للعالمين. جهانن جي رحمت لاء. الله تعالي فرمائي ٿو وما ارسلناک الا کافة للناس جميعا اسان توکي ماڻهن جي لاء سڀني جي لاء موڪليو آهي.

هي آهي رب العالمين جي معنيٰ رحمان الرحيم الله تعاليٰ جي ذات ارحم الراحمين آهي اهو سڀني تي رحم ڪندڙ آهي سڀني کان وڌيڪ رحم وارو آهي سندس رحمت ۾ ٻئي کي تڪليف ڪانه ايندي اهو پنهنجي ٻانهن لاء پيء ماء کان به وڌيڪ مهربان آهي والدين جي رحمت ۾ ڪڏهن سختي هوندي آهي، ڇڻڪ هوندي آهي، سزا هوندي آهي. ماء مهربان هجڻ سان گڏ ٻار کي روئاريندي به آهي پر ان جي ڪا ٻي تڪليف سهي نه سگهندي آهي. ڪو ماريس ڪو وڙهيس. اهڙي طرح سان انهيء ٻار کي جيڪڏهن انهيء تڪليف ۾ ڪا مستقبل ۾ عزت ۽ ترقي ملي ته اها به ماء في الحال نه سهي سگهندي آهي ته منهنجي ٻچي کي تڪليف نه اچي. تنهنڪري ڪيترا ٻار، ڪيتريون انهن جون تعليمون مائن جي پيار ڪري رهجي وينديون آهن جو انهي ٻار کي ٻاهر نه ڪڍي سگهندي آهي. اهو آهي تدبير جو نقصان. الله جي رحمت ته عام آ پر ماء جي شڪل ۾ جيڪا رحمت آئي ان ماء جي ڪري ان نقمت ۽ ايذاء ۽ تڪليف تي ماء جي رحمت غالب آ معنيٰ ان ٻار کي ٻار جي مٿان نه سهڻ تڪليف جو هو ۽ پيء جي به ٻار سان پنهنجي سان محبت هوندي آهي پر اهو هن جي ترقي لاء ڪوشش ڪندو آهي پوء ٻار کي ان ۾ تڪليف پهچي ته ڀلي پهچي معلوم ٿيو ته پيء جي رحمت جي مٿان تڪليف غالب آهي رحمت هيٺ آ؟ تڪليف ڀلي اچي ته اچي. ۽ ماء جي رحمت ۾ تڪليف مغلوب آ رحمت غالب آ. بهرحال ٻنهي جي رحمت ۾ غالب يا مغلوب تڪليف ضرور ٻار کي جي لاء آهي. پر رب تبارڪ و تعاليٰ اهڙو ارحم الراحمين آهي جنهن جي رحمت انهي نقمت ۽ تڪليف کان صاف آ. الله تعاليٰ اهڙو ٻاجهارو مهربان آ جو ٻانهن جي تڪليف جو ڪو ارادو ئي ڪونه ڪيو اٿس. اهو ٿيو ارحم الراحمين هميشه ٻانهي جي لاء ٻنهي جهانن جي ترقي جو ارادو رب تبارڪ وتعالي ڪيو آهي يا الحمدلله رب العالمين مالڪ يوم الدين رحمت جي وسعت کي ڏسي ٻانهو مغرور نه ٿئي متان الله جي ايڏي ٻاجهه ڏسي، رحم ڏسي، قرب ڏسي ۽ پوء بي پرواهه ٿي وڃي، الله جي حڪمن کي نه ليکي، بي فرمانيء تي چيلهه ٻڌي بيهي. پويان هن کي هڪڙي طاقت جو مظاهرو ٿو رب ڪري ڏيکاري. حساب ڪتاب واري ڏينهن. حڪومت الله جي هوندي، تنهنڪري انهيء وڏي حڪومت جو لحاظ ڪرڻ به ضرور ٿي پيو. ائين نه ٿئي ته ٻانهو انهيء وڏي حڪومت جو خيال ئي لاهي ڇڏي، رحمت جي مظاهري ۾ مغرور ٿي پوي ۽ پاڻ ۾ انسان ذات هڪٻئي سان بي واجبي ڪن. ائين نه ٿئي. عدالت ۽ انصاف کان ٻاهر نه وڃبو. ڇو ته رب تعاليٰ وري فيصلي جو ڏينهن به پاڻ وٽ رکندو ۽ قيامت جي ڏينهن الله تبارڪ وتعاليٰ قاضي ٿيندو هر ڪنهن کي حق ڏياريندو ان ڏينهن رب تعاليٰ جي صفا حڪومت ظاهر ٿي پوندي ڪنهن کي انڪار ڪرڻ جي گنجائش نه هوندي. پاڻ فرمائيندو لمن الملڪ اليوم لله الواحد القهار حڪومت ڪنهن جي آ؟ الله واحد القهار جي آ ايڏي حڪومت انهي جي هوندي. ڪو به انسان دنيا جي جهان ۾ ڪو ظلم ڏسي، ڪا تڪليف ڏسي، هي ايذاء دل ۾ محسوس نه ڪري ته ڪو منهنجو فيصلو نه ٿيندو، وڏو آسرو آهي، تمام وڏو آسرو آهي. ٻانهو ڪو به نڌڻڪو ڪونهي. حساب ڪتاب جي آسري ۾ هن دنيا جي جهان ۾ زندگي گذارڻ کان هاڻي مايوسي نه ٿيندي. ايذاء ڏئي، ڪو تڪليفون ڏئي، ڪو ظالم ظلم ڪري، پر ماڻهو مظلوم اهو ائين چوندو ته ادا هڪڙو ڏينهن ايندو جنهن ڏينهن هن جا پلئه مان وٺندس. دنيا جي جهان ۾ اهو ماڻهو پاڻ کي نڌڻڪو نه سمجهندو. مالڪ يوم الدين جو اثر اهو آهي، قيامت جي ڏينهن الله تعاليٰ فيصلا ڪندو، جيڪو به پنهنجي آسودگيء تي ناز ڪري، موت وقت اهو ناز نه رهندو، جيڪو پنهنجي قوت تي نخرو ڪري، حڪومت جو حاڪم پاڻ کي سمجهي، ملڪيت، قوميت، برادري، سڀ شيء انسان جي هلي ويندي. هڪڙي رب تبارڪ و تعاليٰ جو حڪم هوندو. مالڪ يوم الدين جو اهو جملو الله جي انتهائي حڪومت کي ظاهر ٿو ڪري. رب جي انتهائي حڪومت ان ڏينهن ٿيندي. مطلب، هڪ طرف الله جي رحمت، ٻئي طرف رب جو حساب ڪتاب. اهڙي رب مالڪ ۽ حاڪم ۽ عادل جي آڏو جهڪڻ هاڻي ٻانهي جي دل ۾ اچي ويو. اهڙي پنهنجي مهربان جي آڏو جهڪجي.

رحمان، رب، الوهيت، ربوبيت، رحمت جو بيان، اياڪ نعبد جو مدار الوهيت تي آهي، اياڪ نستعين جو مدار ربوبيت تي آهي، رب آ تڏهن ته مدد وٺون ٿا، سڌي رستي تي هدايت گهرڻ اهو رب جي رحمت سان تعلق رکي ٿو، تنهنڪري اهي جيڪي آيتون هيٺ ٽئي آيون اهي وري انهن ٽن اسمن سان منسلڪ ٿي پيون. الحمد جو لفظ ٽنهي ڳالهين تي شامل آهي، ڇو ته تعريف الوهيت تي، تعريف ربوبيت تي، تعريف رحمت تي ٿي. اهو مالڪ حقدار ٿيو انهيء جو. سندس تعريف ۽ سندس عزت ان جي شان ۽ ڪمال جا شاهڪار آهن. اها سورة فاتحه ڄڻ معاد جي ثبوت ۾ آخرت جي ثبوت ۾. ۽ ٻانهن کي اتي نيڪ ۽ بد عمل جي بدلي ڏيڻ ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ جي اڪيلي حاڪم هجڻ لاء سندس مخلوق ۾ فيصلو ڪندڙ ثابت ٿي چڪي. اتي حڪومت عادلانه هوندي. اهو سڀ مالڪ يوم الدين جي اکر منجهان سمجهه ۾ آيو. الله تعاليٰ هدايت جو نظام نبوت جي پيغام سان اختيار ڪيو. ته جيئن نبوت جي ذريعي ماڻهن کي هدايت ڏجي، ڇاڪاڻ ته اهو ٿيو رب العالمين. جسم ۾ روح کي وري اهميت آ، تنهنڪري ان جي تربيت وحي الاهي سان ٿئي. رسول جي موڪلڻ ۽ هدايت جي نازل ڪرڻ سان انهن کي علم ۽ حڪمت سيکارڻ رب تبارڪ وتعاليٰ جاري رکيو ۽ ايتريون نعمتون عطا ڪيائين جو اک ڇنڀ جيترو وقت به نه ٿيون اهي ڪٽجن ۽ الله جون نعمتون مسلسل پيون ٿيون هلن تنهن ڪري انهن ٻانهن کي اهڙو آزاد ۽ بيڪار نه ڇڏيائين جو نه ڪي نفو سمجهن نه ڪي نقصان نه دنيا جو پتو نه آخرت جو پتو پوء نه ته اهو پرورش ۽ نيپاج ۾ به نقص ٿي پوندو ڇو ته رب تبارڪ و تعاليٰ هاڻي پنهنجي معرفت ته هنن کي ڏئي نه. الله تعاليٰ هر عيب کان پاڪ آ. نقص الله جي تربيت تعليم ۾ ڪونهي، تنهنڪري وري روحاني تربيت به ايڏي وڏي ڪري ڇڏي نبوت جي ذريعي. الله ٿو فرمائي ته انهن ماڻهن خدا جو قدر نه سڃاتو آ. وما قدروا الله حق قدره. الله جو لفظ ٻانهي کي حيران ڪندڙ آ. اهڙي معبود مالڪ جي رضا تائين پهچڻ ۽ سندس عبادت جي طرح معلوم ڪرڻ لاء وري رسول جي تابعداري کان سواء ٻانهي کي ٻيو چارو ڪونهي. ان جو نالو رحمان، سندس رحمت ٻانهي کي بيڪار نه ٿي ڇڏي ۽ سندس ڪمال جيڪو رب تبارڪ وتعاليٰ جو ڪمال آهي، ان ڪمال کي ٻانهي تائين پهچڻ لاء جيڪو خاص هدايت جو ڪمال آهي، اهو به ٻانهي کي آزاد نٿو ڇڏي، جو ٻانهو اتي پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ جي معرفت ۾ ڪمزور ٿي پوي ۽ هيء هن کي شڪايت رهجي وڃي ته رب ماکي پنهنجي معرفت نه ڏني. اهو ناهي. سندس رحمت ٻانهي کي بيڪار نٿي بڻائي ۽ ٻانهي جو جيڪو سندن ڪمال آهي حاصل ڪرڻ انهن جي رستن کي رب تبارڪ وتعاليٰ ٻڌائڻ کي به نٿو ڇڏي تنهن ڪري الله جي رحمت جو وڏي ۾ وڏو شاهڪار اهو آهي ته رسول موڪلي ٻانهن جي هدايت ڪري نيڪي ۽ بديء جي نتائج کان آگاهه ڪري جسم جي تربيت لاء مينهن وسائڻ، سلا پوکيڻ ۽ پوکون ڦٽائڻ الله جي رحمت جي تقاضا هئي. اهو سڀ ٿيو هڪ طرف ۽ دل ۽ روح جي زندگيء لاء وري رب تبارڪ و تعاليٰ علمي ڪمالات عطا ڪيا. جيئن بدن جي آبادي لاء رب تعاليٰ انتظام ڪيو، تيئن روح جي آبادي لاء علمي ڪمال نازل ڪري، ۽ الله تعالي انسان کي حيوانن، جانورن، کان جدا ڪري عقل عطا فرمائي وحي الاهي سان ان کي نور ڏئي رب تعالي اهي نعمتون ڏنيون جن سان ٻانهو رب جي معرفت حاصل ڪري ڪمال تي پهچي. يوم الدين جو جيڪو لفظ آ، ٻانهن کي نيڪ عمل جو درجو ۽ بي فرمانن جي برائي جي سزا ياد ٿو ڏياري. معنيٰ حساب ڪتاب جو هڪڙو ڏينهن ٿيندو، ان حساب ڪتاب جي ڏينهن ۾ سڀ ڪنهن کي خيال رکڻو آ ۽ هيء ڳالهه ٿو ٻڌائي ته الله تعاليٰ ڪنهن کي به بنا حجت قائم ڪرڻ جي سزا نه ڏيندو. ۽ حجت وري رسولن جي ذريعي قائم ٿيندي، وحي الاهي جي ذريعي، ڪتاب جي نازل ٿيڻ جي ذريعي قائم ٿيندي. چئبو هي توهان ڏي دستاويز موڪلياسي، ان کان پوء به توهان نه سمجهيو، تنهنڪري سزا لڳندي. جزا ۽ سزا جي حقداري اطاعت ۽ تابعداريء جي هجڻ ۽ نه هجڻ تي آهي. جيڪڏهن ماڻهو فرمانبردار ٿيو،

الله تبارڪ و تعالي انهيء ڏينهن تي سڀني سان اهو برتاءُ ڪندو. ان کان بعد اياڪ نعبد اياڪ نعبد منجهان ظاهر ٿو ٿئي ته الله تعالي جي عبادت سندس پسند ۽ رضا تي ٿيندي جنهن نموني ۾ رب راضي آهي عبادت اها ڪرڻي پوندي اسان جنهن ۾ راضي هجون اهائي عبادت ڪريون ائين ناهي اياڪ نعبد جو مطلب آهي اسان تنهنجي ئي عبادت ٿا ڪريون جنهن ۾ تون راضي آن. ۽ صحيح عبادت ٻه ٽي قسم آهي دل جو ذڪر زبان جو شڪر ۽ جيڪو خوف آهي دل ۾ الله جو، صحيح عبادت انهن سان تعلق رکي ٿي. عقل سليم جي به اها تقاضا آهي ته مالڪ جي عبادت ٻانهو اهڙيء طرح اختيار ڪري، جنهن ۾ اهو مالڪ پنهنجي ٻانهي تي رحم ڪري ۽ پنهنجي دل کي قلب کي ۽ قالب کي ۽ زبان کي پنهنجي رب جي پاسي ۾ متوجه ڪري. دل روح جو مرڪز آ. جسم مادي جو مرڪز آ. ۽ زبان ٻنهي جو اقرار ٿي ڪري. پنهنجي روح جو تعبير به ڪري ٿي، جسم تي جيڪي تڪليفون يا آرام اچن انهن جو بيان به ڪري ٿي. ٽيون زبان هڪڙو دليل چئبو. تنهنڪري عبادتون ٽي ٿي پيون، دل جي عبادت ذڪر سان، بدن جي عبادت الله جي آڏو جهڪڻ سان، زبان جي عبادت الله جي شڪر سان ۽ قرآن جي پڙهڻ سان. ٽي عبادتون ٿيون. پر اها ڳالهه ڪيئن سمجهجي ها؟ جيڪڏهن الله تعاليٰ رسولن سڳورن کي دنيا جي جهان ۾ نه موڪلي ۽ اها تعليم انهن کي ڏئي ماڻهن کي نه ٻڌائي ته ڪيئن ماڻهو سمجهندا؟ تنهنڪري رسولن موڪلڻ جي ضرورت هر هڪڙو عقلمند انسان سمجهي ٿو ته آهي. رسول ضرور اچي. الله تبارڪ وتعاليٰ هن ڪائنات ۾ هدايت جي انتظام رکڻ کي تمام ضروري ڄاتو. جيڪڏهن هدايت الله تعاليٰ نه ڪري ته ڪائنات رب کان آواري ٿي وڃي، ڪهڙي خبر ته رب کي ڪهڙي طرح سمجهجي؟ ڪائنات کي هدايت جي انتظام کان خالي رکڻ اهڙو ئي محال ۽ مشڪل آهي، جهڙي طرح جهان کي ٺاهيندڙ جي قدرت کان الڳ رکڻ ناممڪن آهي. جهان بنا ٺاهيندڙ جي ٿي سگهي ٿو؟ اهڙي طرح هي جهان هدايت کان سواء به ناممڪن آهي. تنهنڪري الله تعاليٰ ٻنهي ڳالهين جي انڪار کي هڪ جهڙو ڪفر چيو. هڪڙو چئي جهان کي ٺاهيندڙ ڪونهي، ٻيو چئي جهان کي هدايت ڪندڙ ڪونهي، ٻئي ڪفر هڪ جهڙا آهن. معنيٰ، الله تبارڪ و تعاليٰ جو ماڻهو ڪفر ڪري ته به ڪافر، رسالت جو ڪفر ڪري ته به ڪافر، ڇو ته رسالت سان الله جي معرفت حاصل ٿي ٿئي. پوء ڪيئن معرفت ٿئي ها. هي هڪڙو مضمون آهي جيڪو اسان فاتحه جي مٿان ٻڌايو هو ۽ اسان جا شهري دوست به هن ۾ اچن ٿا ڪيترا انهن جو وقت ايترو گهڻو ڪونهي مان هن لاء توهان کي اها ڳالهه ٻڌايان ٿو ته اسان جو هڪ

ڪبو هيو تنهنجي ئي عبادت ٿا ڪريون ان مان ظاهر ٿئي ٿو ته الله جي عبادت سندس پسند ۽ رضا جي مطابق ٿيندي تنهنجي ئي عبادت ٿا ڪريون عبادت اُها رهندي جيڪا رب تعاليٰ پسند ڪري ان جي صحيح عبادت ذڪر قلبي شڪر زباني خوف فطري ٽي شيون آهن انهن سان بدل آهي

محال آهي. اهڙو ئي محال آهي. جهڙي طرح جهان کي ٺاهيندڙ جي قدرت کان الڳ رکڻ ناممڪن آهي. جهان جيڪڏهن ٺاهيندڙ جي قدرت کان خالي هجي، پنهنجو پاڻ بڻجي پيو آهي، اهو به اهڙو محال آهي. جيئن ڪائنات کي هدايت کان ۽ هدايت جي نظام کان خالي رکڻ محال، اهڙي طرح ڪائنات کي ٺاهيندڙ جي قدرت کان جدا ۽ الڳ سمجهڻ.